SBS Radio ການໂຈໂຈງໃສ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ຄືຄົນໄມແກຣນ ກ່ຽວກັບເຫຼົ້າມີຂຶ້ນແລ້ວ ກຳລັງມີການກະທຳການບອກສອນໃໝ່ອັນໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງບອກສອນຊຸມຊົນນານ າວັດທະນະທຳໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງການດື່ມສຸລາ ຄັນຊິເວົ້າໂດຍແບບງ່າຍໆແລ້ວ ແມ່ນວ່າບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ເຮົາກິນເຫຼົ້າ ຢ່າໃຫ້ເຫຼົ້າກິນເຮົາ ວ່າເຖາະ ຮີດຄອງ ດື່ມສຸລາໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ເຮັດໃຫ້ເລີ່ມມີການບອກສອນໃໝ່ກ່ຽວກັບການດື່ມສຸລາໂດຍປອດໄພ ນີ້ມີຈຸດປະສົງບອກສອນຄົນໄມແກຣນ ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຈາກການດື່ມສຸລາ ແລະ ວິທີການຈະດື່ມ ເຫຼົ້າດື່ມສຸລາ

ນີ້ຖືກກະທຳໂດຍເປັນພາສາອັງກິດໝົດ ທີ່ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງຂອງຄົນໄມແກຣນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດນີ້ ວິດີໂອຕ່າງໆນັ້ນຖືກວາດແຕ່ງອອກມາ ໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັນກັບສະມາຊິກຂອງຊຸມ ຊົນອິນເດຍ ແລະ ເຜົ່າຊິນຂອງປະເທດພະມ້າ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານວັດທະນະທຳກ່ຽວກັບການດື່ມສຸລາ ຍານາງໂດ ທາຊ່າ ງທັນເອງ ພະນັກງານຂອງ Drugs and Alcohol Foundation Bicultural Officer ເວົ້າວ່າ ການມີສຸລາ ແລະ ການເນັ້ນເຖິງສຸລາໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມາກມາຍກັບຂອງຊຸມຊົນຄົນໄມແກຣນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຢ່າງມາກມາຍ ຍານາ ງໂດເວົ້າວ່າ ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຊິນ ເຫຼົ້າ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນປະກອບຂອງວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານວັດທະນະທຳ ຄົນໄມແກຣນຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຮູ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງສິ່ງທີ່ສຸ ລາສ້າງຂຶ້ນ ແອນຊົມ ປະທານຂອງອິນເດຍແຄເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີລາຍການບອກສອນໃດໆເປັນພາສາອິນເດຍ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີໃດໆໃສ່ການດື່ມສຸລາ

ໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ເກືອບ 70% ຂອງພະຍາດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະ ຄວາມບາດເຈັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມີສາຍຜູກພັນເຖິງການດື່ມເຫຼົ້າດື່ມສຸລາໂພດໄປ ເມື່ອທີ່ສະຖິຕິປີ 2019 ຊີ້ແຈງວ່າຄົນໃນປະເທດອົສເຕຣເລ ຍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ດື່ມສຸລາໜ້ອຍລົງທີ່ສຸດຕໍ່ແຕ່ສະໄໝ 60 ມາ ແມ່ນວ່າສັງຄົມອົສເຕຣເລຍຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ 8 ປະເທດຂອງໂລກນີ້ທີ່ດື່ມສຸລາ

ອຸບັດເຫດລົດ ແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີແມ່ນລະບົບການອັນຈົບດີແທ້ໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າທຸກໆຊຸມຊົນໄດ້ຂໍ້ມູນອັນຈົບດີ ແລະ ບໍ່ມີວິທີການອັນໄດ້ຜົນ ເພື່ອຫາເອົາພະລັງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ສ້າງຄວາ ມຕໍ່ຕ້ານສຸລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ວິດີໂອຕ່າງໆ ຂອງການບອກສອນຕ່າງໆນັ້ນ ບອກສອນວິທີການເພື່ອວັດແທກເບິ່ງການດື່ມສຸລາຂັ້ນທຳມະດາ ຄື standard drink ຜົນສະທ້ອນຂອງສຸລາຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຕະຫຼອດເຖິງຜົນດີຈາ ກການດື່ມສຸລາໜ້ອຍລົງ ຍານາງເວົ້າວ່າ ການເຮັດໃຫ້ມີການຢືດຢື້ເຖິງວິດີໂອນັ້ນງ່າຍດາຍຂຶ້ນ ຜ່ານເວັບໄຊ Drugs and Alcohol Foundation ແມ່ນວ່າຊຸມຊົນຄົນ migrant ຫຼາຍຂຶ້ນທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ຈະຮຽນຮູ້ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສຸລາ ແລະ ວິທີການດື່ມສຸລາໂດຍປອດໄພໄດ້ແບບໃດກັນ ໃນສັງຄົມຂອງຄົນລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ແມ່ນວ່າສຸລາຖືກນຳມາໃຊ້ໄປໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ດີກໍມີ ຈົນວ່າດັນຂັບລົດໄປຕຳລົດລາງຕາຍຄາທີ່ກໍ ມີ ແລະ ບາງຄົນກໍຂັບລົດໄປຕຳລົດບັນທຸກ ຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນກໍມີມາແລ້ວ ບາງຜູ້ບາງຄົນໂຊກດີແດ່ ຂັບລົດຕົກຫ້ວຍຕົກໜອງບໍ່ຕາຍກໍມີ ບາງຜູ້ບາງຄົນຕີຕ່ອຍກັນເລືອດຕົກຢາງອອກກໍມີ ດ່າວ່າກັນກໍມີຫຼາຍແທ້ ໆ ນີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບຊຸມຊົນອື່ນໆໃນປະເທດນີ້